तृतीय अध्यायस्य एकवारं पारायणं कुर्मः गृहे पारायणं करोति वा नास्ति वा यदा कदापि प्रतिदिनं किञ्चित् किञ्चित् पारायणं करोति चेत् सम्यक् भवति अहम् एकं श्लोकं पठामि उत्तमम् कर्मयोग मिलित्वा पारायणम् हाँ। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यम् पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसना देव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते इत्यवशः सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यदास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्येन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वम् कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणा
यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयम् कर्मबन्धनः तदर्थम् कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोत्तिष्ठकामधुक देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम् भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दर्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वखम् पाप ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम् यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवम् प्रवर्तितम् चक्रम् नानुवर्तयतीहयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोखम् पार्थ स जीवति यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते एतावत्पर्यन्तमेव पठितवन्तः इदानीम् अष्टादशः श्लोकः एकवारं श्लोकं वदामः नैव तस्य कृतेनार्थो

न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव इति अस्ति कथं पदच्छेदं कुर्मः न एव तस्य कृतेनार्थो इति अस्ति कथं भवति कृतेन अर्थः पदद्वयमस्ति कृतेन अर्थः न कृतेनेह न अकृतेन इह पश्यतु न अकृतेन इह नाकृतेनेह न अकृतेन इह कश्चन कश्चन न च अस्य न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कथमागच्छति कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः अर्थव्यपाश्रयः कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः एकवारं पदच्छेदं वदामः न एव तस्य कृते कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः अर्थव्यपाश्रयः इह इह इत्युक्ते कः अर्थः इह इत्युक्ते अत्र इत्युक्ते अस्मिन् लोके इह लोकम् इति अस्ति अन्यलोकः कः अस्ति
പരലോക അന്യലോക अपि अस्ति किल स्वर्ग वा नरक वा भिन्नभिन्नलोकः अथवा मरणानन्तरम् इत्यर्थः इह इत्युक्ते वर्तमानकाले सूचयति इदानीम् अस्मिन् काले इह अस्मिन् लोके तस्य कस्य पूर्वश्लोके उक्तवन्तः कस्य विषये पूर्वश्लोके उक्तवन्तः यः आत्मज्ञानी अस्ति तस्य विषये पश्यतु गतश्लोकपर्यन्तं कर्म करणीयं करणीयं करणीयं करणीयम् इति वदन् आसीत् गतश्लोके एक संशयस्य निवृत्तिरूपेण सः उक्तवान् इत्युक्ते शाङ्करभाष्ये अपि वदति तत् स्वयमेव कदाचित् संशयः आगच्छति किल भगवान् चिन्तयति अर्जुनस्य मनसि इदानीम् एवं संशयः स्यात् सर्वैः कार्यं करणीयं सर्वैः कर्म करणीयम् इति उक्तवान् तस्य कः अर्थः सर्वैः कर्म करणीयम् इति उक्तवान् चेत् एतादृशजनाः सन्ति कथ कीदृशजनाः यस्त्वात्मरतिरेव किल रति आनन्दः सन्तोषः कुत्र सः आत्मनि एव स्वस्य आत्मनि एव सन्तोषम् अनुभवति तादृशजनाः तस्य सन्तोषार्थम् अन्यत् किं न आवश्यकं किमपि न आवश्यकम् अस्माकं सन्तोषार्थं किम् आवश्यकं तत्र भेदः तत्रैव बहिः किमपि आवश्यकम् अस्माकं सन्तोषाय किल इदानीं അസ്മാക്കം ജീവനെ വയം കഥം സന്തോഷം അനുഭവാമ കേന കേന കാരണേന വയം സന്തോഷം അനുഭവാമ ഭിന്ന ഭിന്ന ഭിന്ന ഭിന്ന വസ്തുനി അസ്മാക്കം കൃത്യ സന്തോഷം ദാതി വസ്തു ഇവമേവ ചിന്തയു കേവലം മാറ്റർ ഇത് ഏതേവ ഇല്ല തസ്യ യത്കിമപി ഏകം ആവശ്യകം അസ്മാക്കം കൃതെ നാടകം പശ്യാമ തദാ കഥാചിത് സന്തോഷം ഭവതി अथवा गीतं शृणुमः अथवा अथवा किमपि वाक् वयं वदामः ततः सन्तोषः भवति किमपि इन्द्रियद्वारा वयं विषयसङ्ग्रहणं कुर्मः ततः एव अस्माकं सन्तोषः इति वयं चिन्तयामः सन्तोषः कुतश्चित् भवेत् वयं न जानीमः किन्तु अस्माकं किमपि आवश्यकं सन्तोषनिमित्तं किन्तु गतश्लोके कस्य विषये उक्तवान् तस्य कृते सन्तोषाय किमपि न आवश्यकम् तस्य आत्मरतिः त्रिविधसन्तोषविषये तत्र उक्तवान् तस्मिन् विषये विवरणं कृतवान् गतश्लोके इत्युक्ते तस्य डिग्रि अनुसृतमेव सूपर्लेटिव् पर्यन्तम् उक्तवन्तः तदेव आत्मरति इत्युक्ते वदति चेत् अत्यन्तानन्दः रति इति तत्र किमर्थम् उपयोगं कृतवान् इत्युक्ते तृप्ति इति एकत्र उपयोगं कृतवान् श्लोकं पश्यतु तत्र यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः सन्तुष्टः अनन्तरं किं तृप्तः अनन्तरं रतिः किल सन्तुष्टः इत्युक्ते कः इति उक्तवान् तदनन्तरं तृप्तः भवति चेत् कः इति उक्तवान् पूर्वतनश्लोकं जस्ट् पूर्वश्लोकं ततो ततोपि अग्रे अस्ति आत्मरतिः इत्युक्ते सन्तोषः अनुभवति तथैव सन्तोषस्य सन्तृप्तेः कः भेदः इति उक्तवान् पश्यतु अधिकतया अस्माकं सन्तोषः शारीरिकदृष्ट्या भवति किल सन्तृप्तिः कुत्र भवति मानसिकदृष्ट्या भवति किल किञ्चित् शरीरमपि अस्ति तत्र किन्तु मानसिकदृष्ट्या मम पर्याप्तम् अहं सन्तृप्तः तस्मिन् कार्ये किन्तु रतिः इति यद् भवति तद् कस्मिन् बुद्धिस्तरे भवति अथवा त्रयमपि तत्र मिलति शारीरिकमपि मिलति मानसिकमपि भवति बुद्धिः अपि भवति एतत् त्रयमपि आत्मतृप्तः आत्मनि एव सन्तृप्तः आत्मनि एव सन्तुष्टः आत्मनि एव रतिमनुभवति तादृशस्य विषये वदन्नस्ति अस्माभिः चिन्तनीयम् इदानीं यदा वयं तस्मिन् विषये यदा वयं चर्चां कुर्मः तदानीम् एतत् प्रथममेव चिन्तयतु अस्माकं विषये न कारणं वयम् एतत् अस्माकं विषये इति चिन्तयामः अस्माकं संशयः भवति कर्म न करोतु इति वदति इदानीं तस्य कर्मकरणस्य आवश्यकता नास्ति इति वदति कस्य विषये वदति तादृशजनाः कथ केचन सन्ति के तत्र वदति विवेकचूडामणिमध्ये एव शङ्करभगवत्पादेन उक्तमस्ति लक्षोपलक्षं जनानां मध्ये एकः तादृशः भवेत् सः वदति यदा सहस्रशः जनाः सहस्राणां मध्ये एकस्य किञ्चित् आत्मविषये इच्छा भवति गणनां करोतु सहस्रजनानां मध्ये एकस्य तादृश इच्छा येषाम् अस्ति तादृशसहस्राणां मध्ये एकः तदर्थं प्रवृत्तिं करोति तेषु तादृशप्रयत्नं ये कुर्वन्ति तादृशसहस्राणां मध्ये केचन अग्रे गच्छन्ति केचन किं कुर्वन्ति आरम्भकाले बहु बहु सम्यक् अहम् अद्य आरभ्य करोमि इति चिन्तयति दिनद्वयानन्तरं त्यजति किन्तु केचन अग्रे कुर्वन्ति तादृश अङ्गुलीगणनीयाः जनाः तेषु अपि अतिविरलजनाः एव के आत्मतृप्ताः इदानीम् उदाहरणार्थं पश्यामः चेत् सन्न्यासं स्वीकरोति सर्वे सन्न्यासं स्वीकुर्वन्ति वा वयं कति जनाः स्मः एतेषु कति जनानाम् आध्यात्मिकविषये प्रीतिः आगच्छति कस्मिन्नपि सम्प्रदाये भवतु हिन्दूसम्प्रदाये भवतु अथवा मुसल्मान् सम्प्रदाये भवतु अथवा क्रिस्टियन् सम्प्रदाये भवतु कति जनानाम् आत्मीयविषये प्रीतिः अस्ति न्यूनाः खलु प्रीतिः अस्ति बहूनां पश्यामः चेत् मन्दिरमस्ति सर्वे मन्दिरं गच्छन्ति अथवा किमपि प्रार्थनां कुर्वन्ति सर्वमस्ति किन्तु मन्दिरम् आगच्छन्तः जनाः तेषु कति जनानाम् आत्मीयविषये प्रीतिः अस्ति
बहुविरलं पश्यतु वयम् इदानीमेव अवगन्तुं शक्नुमः सामान्यलोके आत्मीयचिन्तनमेव न्यूनं तत्र आस्तिकाः इति वयं वदामः इति चिन्तयतु एक अर्थे आस्तिकानां मध्येपि आध्यात्मिकविषये प्रीति ततोपि न्यूनं तत्र आध्यात्मिकविषये प्रीतिः अस्ति अथवा यथार्थतया आध्यात्मिकं जीवनं करोमि इति चिन्तयन्तः जनाः इति चिन्तयतु सन्यासं स्वीकुर्वन्ति भिन्नभिन्न मार्गेण शक्यते तथापि उदाहरणार्थं वदामि ते सन्यासं स्वीकृतवन्तः ते सर्वे आत्मतृप्ताः वा न वयं जानीमः किल सन्यासिनः इति वयं पश्यामः तेषु अत्यन्तविरलाः आत्मतृप्ताः तेषां विषये वदन्नस्ति तत् स्पष्टं भवतु सन्यासिनां विषये न बहवः सामान्यजनाः एतत् पठित्वा वदन्ति मम कर्म करणीयं नास्ति सन्यासिनः अपि वदन्ति कारणं वयं सन्यासिनः अस्माकं किमपि कर्म करणीयं नास्ति गृहस्थाः कुर्वन्तु एवं किमपि गीतायां नास्ति केषां विषये ये सन्यासिनः इति न उक्तवान् सः सः किम् उक्तवान् यः आत्मतृप्तः अस्ति यः आत्मतृप्तः इत्युक्ते तदा कः अर्थः यः रियलैस्ड् अस्ति इत्युक्ते रियल् रियलैसेशन् यस्य अभवत् इत्युक्ते यः जीवन्मुक्तः अस्ति जीवने जीवनं करोति सः किन्तु सः मुक्तः तादृश केचन जनाः सन्ति नामानि अहं वक्तुं न शक्नोमि कारणं मम तादृशपरिचयः नास्ति किन्तु वयम् अस्माकं यात्रायां तादृशजनान् वयं द्रष्टुं शक्नुमः तादृश बहवः जनाः बहवः इत्युक्ते तस्य दृष्ट्या सन्ति तादृशजनाः तेषां विषये उक्तवान् तैः किमपि कर्म करणीयं नास्ति तस्य एव अनुवर्तनमस्ति अस्मिन् श्लोके तस्मादेव अहं तस्मिन् विषये इदानीं स्मारितवान् अत्र वदति नैव न किं नास्ति तस्य कृतेन तस्य इत्युक्ते आत्मतृप्तस्य इत्युक्ते यः आत्मतृप्तः अस्ति तादृशस्य किं नास्ति कृतेन इत्युक्ते कर्मण यत् कार्यं सः कृतवान् तेन कर्मणा अथवा न कृतवान् अथवा एवमपि अर्थं चिन्तयितुं शक्नुमः विहितकर्म अथवा अविहितकर्म एवं भिन्नभिन्नकर्म कर्म कर्माणि भवन्ति कथम् उदाहरणार्थं विहितकर्म इत्युक्ते किम् विहितमस्ति तस्य सामान्यार्थे नित्यकर्म नैमित्तिककर्म इति वयं पश्यामः तद् तस्मिन् सन्दर्भे तस्मिन् काले एकैकस्य कृते तादृशकर्माणि आसन् किल इदानीं वयं तादृशं चिन्तयितुं न शक्नुमः सः ब्राह्मणः चेत् तस्य एषा एतत् कर्म एतत् तेन करणीयम् अथवा क्षत्रियः चेत् एतत् करणीयम् इदानीं समाजस्य नीतिः तादृशी नास्ति किमपि भिन्नमस्ति खलु तस्मिन् समये समाजे कथमासीत् तादृशं न इदानीं किन्तु इदानीमपि कर्म अस्ति अस्माकम् अस्माकं वयं कथम् अवगन्तुं शक्नुमः तदर्थमेव पृच्छामि पश्यतु मम जीवने अहम् एककर्म प्राप्तवान् अस्मि अस्ति किल प्रातःकाले यदा अहम् उत्तिष्ठामि अहं जानामि एतत् मम कर्म किल उद्योगः स्यात् कदाचित् गृहस्य कार्यं स्यात् पाककार्यं स्यात् कृषिकार्यं स्यात् भिन्नभिन्नकार्याणि सन्ति एकैकः वैयक्तिकरीत्या चिन्तयतु इदानीं महोदयः चिन्तयति सः जानाति तस्य कर्म किं किं किल मुकुन्दमहोदयः चिन्तयति मम कर्म किं सः अपि अवगच्छति तस्य कर्म किं किम् अस्ति इति सुरेश्जी चिन्तयति तस्य कर्म वयं सर्वे अपि अवगन्तुं शक्नुमः मम कर्म किम् इति कथं वयम् अवगच्छामः तत् मम वातावरणं मम जीवनं मम साहचर्यं किल एतदहं कथं प्राप्तवान् भिन्नविषयः किल सः विषयः वयं चिन्तनं कृतवन्तः इदानीम् अहं चिन्तयामि किमर्थं राजीभगिन्याः स्थानं मम न अभवत् जीवने इत्युक्ते राजीभगिन्याः स्थानम् इत्युक्ते राजीवगिनी इदानीं किं किं प्राप्तवती अस्ति तत्सर्वम् अहं न प्राप्तवान् इति कारणेन अहं कर्म न करोमि बहवः जनाः तेन कारणेनैव कार्यं न कुर्वन्ति खलु यदा ते वृथा उपविशन्ति यस्मिन् कस्मिन् विषये चिन्तयतु एकं तेषां जडत्वं द्वितीयं किं भवति ते किमर्थं कार्यं न करोति कम्पेर् करोति किल तथा तस्मादेव ततः सुखं वा दुःखं वा वयं न प्राप्नुमः किल इदानीं यदा एतं पश्यामः अथवा अन्यं कमपि अहं पश्यामः तस्मिन् सन्दर्भे अहं चिन्तयामि मया करणीयं कार्यं किं मम कर्म किम् इति अहं न चिन्तयामि अहं किं करोमि अहं किं करोमि तस्मिन् सन्दर्भे वस्तुतया मया करणीयं कार्यमेव मया चिन्तनीयं खलु इदानीं चिन्तयतु प्रातः उत्थानं कृतवान् मया करणीयं कार्यमेव अहं चिन्तयामि चेत् मम किं भवति मम क्लारिटि भवति तत्र एतदहं सम्यक् कर्तुं शक्नोमि कर्मविषये किन्तु मम कर्मविषये अहं न चिन्तयामि अहं कस्मिन् विषये चिन्तयामि एकं तु अन्येन सह तद् तोलनं कृत्वा चिन्तयामि अथवा एतत् करोति चेत् कः लाभः इति चिन्तयामि मम सम्पूर्णचिन्तनं करणीयस्य कार्यस्य विषये न भवति खलु तत्रैव प्रश्नः अस्ति तदा एव वदति सः वदति विहितकर्म इति एकमस्ति विहितकर्म इत्युक्ते विहित इत्युक्ते वयं प्राप्तवन्तः निश्चितवन्तः अस्माकं कृते इति इदानीन्तन वातावरणे अहं वदन्नस्मि किमपि पुरातनपुस्तकं स्वीकृत्य पश्यति एतद् भवतः कृते निश्चितकर्म इति भवति तत्र किन्तु अहं चिन्तयामि विहितकर्म अस्माकं कृते विहितं निश्चितम् अथवा भवतः कृते इति उक्तम् एतत् कर्म तत्तु अस्ति एव निश्चयेन किल यः आत्मतृप्तः अस्ति आत्मतृप्तः इत्युक्ते आत्मनि एव सन्तुष्टः अस्ति आत्मनि एव सन्तुष्टः इत्युक्ते सन्तोषाय बहिः न पश्यति सः तस्य आनन्दाय कदापि बहिः न पश्यति अस्माकम् अद्य किञ्चिदपि मूड् नास्ति इति चिन्तयतु मूड् इत्युक्ते एकदृष्ट्या सन्तोषस्य एक कारणेनैव किल अवस्था अस्ति अस्माकं तत् सम्यक् नास्ति इति वयम् अवगच्छामः वयं मम किञ्चिदपि सन्तोषः नास्ति अहं किं करोमि दूरदर्शनं पश्यामि अथवा सिनिमां द्रष्टुं गच्छामि किल यदा अथवा विनोदयात्रां गच्छामि तत् किञ्चित् निद्रा निद्रा न आगच्छत् निद्रां करोमि अथवा निद्रां करोमि अथवा कोलाहलम् अथवा कोलाहलं करोमि तत्सर्वं पश्यतु निद्रा कोलाहलम् अथवा रोदनम् इति सर्वं किञ्चित् स्वकेन्द्रं करोति तदानीं किञ्चित् भेदः अस्ति ततोपि पूर्वं स्टेज् मध्ये चेत् वयं किं कुर्मः यः निद्रां करोति अथवा सम्यक् न सम्यक् इति न वदामि अथवा रोदनं करोमि अथवा क्रोधं प्रकटयामि किञ्चित् सः एक स्टेप् चिन्तयन् अस्ति बहु दूरे एव सः किन्तु सः झटिति परिवर्तयति दूरदर्शनं पश्यति अन्यत् किमपि पश्यति कारणं स्वयं सः किञ्चिदपि तद् स्वीकर्तुं न इच्छति ततः दूरं दूरं गच्छति सः इत्युक्ते किं मम शरीरे एकं व्रणमस्ति चेत् यदा अहं व्रणस्य व्रणमेव पश्य व्रणमित्युक्ते किमपि अस्ति इति चिन्तयतु तदा एव अहं पश्यामि मम किं किं भवति दुःखं भवति कदाचित् अथवा शोकं दुःखं भवति अनन्तरं वेदना भवति किल यदा तदेव पश्यामः अधिकवेदनाम् अनुभवामः अथवा किमपि किमपि एतादृशविकारः भवति किन्तु एतस्य विस्मरणाय <coughs> अहं किं करोमि पेन् किल्लर् खादामि मनः डैवर्ट् करोमि मम मनः ततः अन्यत्र नयामि हम्म।
कथं मनः इद पेन् किल्लर् इत्युक्ते मनः अपि न बुद्धिः एव भवान् एतत् करोति मनः अन्यत्र करोति इत्युक्ते किं किं करोति तदर्थं सिनेमां पश्यामि अथवा अन्यकार्यं करोमि तस्मिन् विषये न चिन्तयामि तदेव अस्ति अस्ति इति न चिन्तयामि कदाचित् वयं कुर्मः किन्तु किमपि टाब्लेट् अथवा गुलिकां खादामः पेन् किल्लर् अथवा किमपि इञ्जेक्षन् स्वीकुर्मः तस्य अर्थः कः सम्पूर्णबोधः वयम् अन्यत्र प्रेषयामः किल तत्र एकपिधानमेव अभवत् अनन्तरम् अहं वेदना अस्ति इति न अवगच्छामि मम वेदना अस्ति अहं न अवगच्छामि कियत्पर्यन्तं
कियत्पर्यन्तं समयः टैम्
यावत् पर्यन्तं मम तस्य एफेक्ट् अस्ति निद्रा वा अन्यत् मां गुलिकायाः एफेक्ट् अस्ति माम् अन्यस्थानं गतवन्तः तद् यदा समाप्तं भवति अत्र किमपि कोऽपि भेदः भवति वा मम व्रणस्य कोऽपि भेदः भवति वा न एवमेव अस्माकं दुःखस्य विषयः एतत् शरीरस्य समानमेव कस्य अस्ति मनसः अथवा बुद्धेः सर्वमपि तादृशमेव अस्ति तस्मात् अस्माभिः किं गुलिका इति अहम् उदाहरणार्थम् उक्तवान् गुलिका इत्येव न चिन्तयतु अहं यदा अस्माकम् इदानीं कष्टं भवति दुःखं भवति वयं कर्म न स्वीकुर्मः तत्र तत्रैव अन्वयः करणीयः तस्य भिन्नरीत्या अन्वयं न करोतु तत्र कर्म अहं न करोमि तदा कर्म तत्र मया करणीयं कार्यं तत्र अस्ति वा नास्ति वा तत् तत्र अस्ति एव मया करणीयम् एव मम अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति तत् करणीयमेव किन्तु अहं न करोमि भवान् कर्म न करोति भवतः विहितकर्म अस्ति तद् भवतः करणीयम् इति कार्यम् अस्ति तद् भवान् न करोति किं भवति भवा भवतः आत्मज्ञानं किमपि न भवति मोक्षं न भवति भवतः आनन्दः न भवति सन्तोषः न भवति किन्तु एकेन तद् न करणीयम् इति नास्ति केन न करणीयम् एकेन न करणीयं तदेव अत्र उक्तम् अहम् अस्माभिः करणीयम् इति कारणेन करणीयम् इति उक्तवान् तस्मिन् विषये अत्र कस्य विषये उक्तवान् न करणीयमिति न अकृतेन इह कश्चन एकः आत्मज्ञानी अस्ति तेन कृतेन वा अकृतेन वा किमपि न किमपि नास्ति इत्यर्थः तस्य सः कृतवान् इति चिन्तयतु अथवा न कृतवान् इति चिन्तयतु कृतेन इत्युक्ते तृतीयविभक्तिमध्ये अस्ति किल कृतेन इत्युक्ते किं सः प्राक्टिकल् तत् कृतवान् तस्मादेव तृतीयविभक्तिमध्ये अस्ति कृतेन अकृतेन कः अर्थः न कृतवान् सः कृतवान् उत न कृतवान् इत्युक्ते किमर्थम् इति वयं तृतीयविभक्तिमध्ये इति चिन्तयामः तत् प्राक्टीस् सः कृतवान् इति चिन्तयतु तदापि तस्य कोऽपि भेदः नास्ति सः न कृतवान् इति चिन्तयतु तस्य कोऽपि भेदः नास्ति स्पष्टमस्ति वा तद् अस्माकं वयं संस्कृतं जानीमः इति कारणेन तदपि कञ्चित् चिन्तयितुं किमर्थम् एकैकविभक्ति तत्र आगच्छति किल इदानीं तृतीयविभक्ति मध्ये कृतम् अकृतम् इति वदति चेदपि पर्याप्तं कर्मरूपेण अपि वक्तुं शक्नोति स्म किल तत्र सब्जेक्ट् एव करणीयम् इति नास्ति आब्जेक्ट् रूपेण अपि सः वक्तुं शक्यते किन्तु सः किं सब्जेक्ट् रूपेण किमर्थम् उक्तवान् कृतेन अकृतेन इति किमर्थम् उक्तवान् प्राधान्यं तस्य अस्ति सः कृतवान् भवतु अथवा न कृतवान् भवतु तत्र कोऽपि भेदः नास्ति किं कृतवान् किं न कृतवान्
कर्म कर्म कार्यं कर्मणः अत्यन्त प्राक्टिकल् रूपं किम्
कर्म भवति तस्य का विभक्ति भवति कस्य भेदः नास्ति इति वा तस्य तस्य किं कोऽपि भेदः नास्ति इदानीं वयम् अस्माभिः करणीयं तत् कार्यं न कृतवन्तः इति चिन्तयतु तत्र भेदः अस्ति भेदः इत्युक्ते तत्र प्रश्नः अस्ति तत्र किमपि प्राब्लम् अस्ति न कृतम् इति चिन्तयतु करणीयं कार्यं न कृतं प्राब्लम् अस्ति अकरणीयं कार्यं न करणीयम् इति कार्यं कृतवन्तः तत्रापि प्राब्लम् अस्ति अस्माकं किन्तु तस्य विषये यस्य विषये आत्मज्ञानी यः आत्मनि रतिम् अनुभवति यः मोक्षं प्राप्तवान् यः किं वदामि रियलैस्ड् यः अस्ति तस्य विषये सः कृतवान् चेदपि किमपि नास्ति अकृतवान् न कृतवान् चेदपि किमपि नास्ति कारणं स्पष्टं किम् अस्माकं कत् कुत्र उपयोगः केचन जनाः वदन्ति रामायणं रामायणे महा अथवा महाभारते कृष्णः एवं कृतवान् कृष्णः असत्यम् उक्तवान् अहमपि असत्यं वदामि किल बहु सामान्यतया वदन्ति किल पोलिटिक्स् मध्ये अपि भाषणं मध्ये कुर्वन्ति अथवा रामः एव रामः सीतायाः उपेक्षां कृतवान् अहमपि तत् करोमि इति यद्यत् असमीचीनं कार्यं वयं कुर्मः तस्य न्यायीकरणं कृष्णस्य बह्व्यः पत्न्यः सन्ति तस्मात् अहमपि तादृशं करोमि इति बहुभार्यत्वं यः इच्छति सः वदति कृष्णः कृतवान् भगवान् कृतवान् अनन्तरं अहं किमर्थं न करोमि इति वदन्ति चेत् भवान् अवगच्छतु कृष्णः अन्येपि बहूनि कार्याणि कृतवान् कोऽपि अस्माकं सन्न्यासी एव एकः पृष्टवान् कृष्णः बाल्यकाले तस्य कनिष्ठिकया सः किं पर्वतं गोवर्धनं गोवर्धनम् उपरि कृतवान् भवान् कर्तुं शक्नोति वा तत् करोतु अनन्तरं विवाहं करोतु केवलं कृष्णः विवाहं कृतवान् इत्येव न पश्यतु किल कति इन्द्रः यदा गोवर्धनस्य पूजां यदा कृतवन्तः भागवते अस्ति खलु गोवर्धनपूजां यदा तत्रत्य जनाः सर्वे मिलित्वा कृतवन्तः तस्मिन् समये इन्द्रः तावत् प्रकृतिक्षोभं कारितवान् किं वदामि वृष्टिः अनन्तरम् एवं सर्वप्रकृतिमध्ये वातः सर्व आहत्य नाशः भवति इव सम्पूर्णं सः रक्षां कृतवान् ते केपि न ज्ञातवन्तः एव किम् अभवत् इति भवान् तत् कर्तुं शक्नोति वा न एवम् अहं चिन्तय कृष्णः रामः इति वदति अस्माकं बहु कष्टं नास्ति अस्माभिः सह एव अस्माभिः सह इत्युक्ते वयं यदा जीवनं कुर्मः कदाचित् अस्माभिः सह एव केचन जनाः भवन्ति ते कीदृशाः भवन्ति उत्तमजनाः अनन्तरं कदाचित् आत्म तृप्तिः इदानीं बह बहवः गुरवः सन्ति कस्यापि नाम इदानीं विवेकानन्दस्वामीजी उदाहरणार्थम् इदानीं नास्ति इति कारणेन वदामि अथवा रामकृष्णपरमहंसः बहवः वदन्ति विवेकानन्दस्वामीजी एतत् धूमपानं कृतवान् इति वदन्ति इत्युक्ते अत्र यदा आगतवान् तस्मिन् समये तस्य तादृश एकं चित्रमस्ति किं वदामि एतत् पैप् अस्ति किल तत् करोति इति एकं चित्रमस्ति अथवा तत्र रामकृष्णः यत्र कुत्रापि नृत्यं करोति उन्मत्तः इव नृत्यं करोति तद् दृष्ट्वा अहमपि वदामि अहमपि करोमि इति वदति चेत् कथं भवति जनाः शिलाखण्डं स्वीकृत्य क्षिपन्ति इति तस्य अभिप्रायः तत् सत्यमेव किम् इति वदामि न्यायीकरणं न करोतु इति वदामि भवान् न जानाति सः कः इति खलु सः करोति इति कारणेन अहं करोमि इति न चिन्तयतु यस्य आत्मविषये अथवा एतादृश आध्यात्मिकविषये कियत् डप्त् अस्ति कः जानाति किल मम अन्तरङ्गे अहम् किमर्थं करोमि आत्मविषये प्रवृत्ति किमर्थं करणीया कदाचित् केचन जनाः योगासनद्वारा कुर्वन्ति केचन जनाः आध्यात्मिक किं वदामि स्तोत्रपारायणं कुर्वन्ति केचन जनाः नामजपं कुर्वन्ति किल केचन जनाः मेडिटेशन् कुर्वन्ति किन्तु केन किं करणीयम् इत सः सः मेडिटेशन् करोति अहमपि श्वः आरभ्य मेडिटेशन् करोमि इति न अथवा सः योगमार्गेण अग्रे गतवान् अहमपि तत् कर् तद् एवं न मम कर्म मया किं करणीयम् एतत् विशिष्य आत्मनि विषये मया किं करणीयम् इति केन सेलेक्ट् करणीयम् अहमेव किल तत् मम कर्म कारणेन अथवा मम स्वभावकारणेन स्वभाव किमर्थम् आगच्छति कर्मकारणेन आगच्छति स्वभावकारणेन मम जीवन वातावरणकारणेन किल बहूनि कारणानि सन्ति एक एकसृष्टिः किमर्थम् एवं करोति प्रकृतिमध्ये एव नेचर् मध्ये एव एवमस्ति किल पिपीलिकाः सर्वम् एकरीत्या जीवनं कुर्वन्ति सिंहाः सर्वम् एकरीत्या जीवनं कुर्वन्ति मनुष्याः सर्वम् एकरीत्या जीवनं कुर्वन्ति एवमस्ति अस्ति वा न वा सर्वे एकसमाजे एव किन्तु तत्र एव पुरुषाः एकरीत्या जीवनं कुर्वन्ति महिलाः अन्य एकरीत्या जीवनं कुर्वन्ति एवमस्ति वा न वा अस्ति पुरुषाः अपि भारते एकरीत्या जीवनं कुर्वन्ति अमेरिका मध्ये अन्यरीत्या जीवनं कुर्वन्ति एवमस्ति वा एकैकस्य कारणं किं कदाचित् वातावरणं कदाचित् तस्य चिन्तनं किल एतदहं बहु विशालरीत्या उक्तवान् एक लघुरीत्या चिन्तयतु भवतां गृहं माता अस्ति पिता अस्ति पुत्रः अस्ति पुत्री अस्ति चिन्तयतु चत्वारः जनाः चत्वारः समानरीत्या जीवनं कुर्वन्ति वा न किमर्थं स्थानं समानं वातावरणं समानं स्वस्य स्वभावः किमर्थं स्वभावः वयः तत्र मुख्यं वयः द्वितीयं पतिपत्नी एव स्वीकरोतु वयः तत्र कारणं न भिन्नभिन्नरीत्या व्यवहारं करोति एकैकस्य अपि अन्तरङ्गे तद् भवति अस्माभिः तद् अन्यत्र न सूचनीयं सः करोति इति कारणेन अहं न करोमि अथवा सः न करोति इति कारणेन अहं करोमि एतदपि न द्वयमपि न अस्माभिः स्वस्य एव अवलोकनं करणीयम् इति वदति तदा आत्मतृप्तः इति यदा वदति अस्माभिः सम्यक् अवगन्तव्यं सः बहु अग्रे अस्ति सः अस्माकं सर्वम् इदानीं सः किं करोति इति अस्माभिः न चिन्तनीयं कदाचित् तदेव केचन गुरवः सन्ति किल इदानीमपि बहवः गुरवः सन्ति ते तु तत् कर्तुं शक्नुवन्ति तत् करोति चेदपि तेषाम् अन्तरङ्गे कोऽपि भेदः न आगच्छति तत् कारणं तेषां तत्र तत् सोढुम् अथवा बेलेन्स् कर्तुं तेषां सामर्थ्यमस्ति अस्माकं प्राब्लं किं कोऽपि कर्म वयं कृतवन्तः इति चिन्तयतु तत्र अस्माकं प्रश्नः कः इदानीं कर्म करोति चेत् अस्माकं किं भवति तेन फलं भवति फलकारणेन अस्माकम् अन्तरङ्गे किं भवति इदानीं कर्ममार्गेण समी सम्यक् कर्म करोति चेत् उत्तमकर्म करोति चेत् अत्र यदा वदति तादृशं इदानीं कर्मयोग वयं पठामः तत् चिन्तनानुसृतं वयं जीवनं कुर्मः चेत् अस्माकं हृदय अथवा मनः शुद्धं भवति किल तदेव अत्र उक्तमस्ति मनःशुद्धि मैण्ड् क्लियर् भवति अस्माकं मनः यदा शुद्धं भवति तदानीं किं भवति ज्ञानं भवति तदा ज्ञानं कुतश्चिदपि आर्जनं न करोति तद् बहु प्राब्लम् अस्ति अस्माकम् अस्माकं चिन्तनं किम् अहं ज्ञानं ज्ञानमार्गेण गच्छामि इति वदति चेत् किमपि बृहत् भिन्नमस्ति इति चिन्तयति भक्तिमार्गः भवतु कर्ममार्गः भवतु ज्ञानमार्गः भवतु एतत् सर्वमपि भिन्नभिन्नमार्गाः सन्ति ज्ञानमार्गः इति वदति तत्र ज्ञानमार्गः भिन्नः केन ज्ञानेन मोक्षं भवति इति वदति तद् भिन्नं तत्र ज्ञानमिति किम् अस्ति अवगमनम् अनुभवः एक्स्पीरियन्स् तस्यैव नाम अस्ति तत्र ज्ञानम् इति वदति तत्र मार्गविषये न भवति भवान् ध्यानं करोति तत्सर्वं ज्ञानमार्गे आगच्छति केवलं भवतः चिन्तनमेव तद् भवति किल इदानीम् एकैकमार्ग भक्तिमार्गः सामान्यतया किं किं करोति
भक्तिमार्गः चिन्त्य सामान्यतया एकः भक्ति भजनं करोति अथवा पूजां करोति श्रवणं करोति श्लोकश्रवणं करोति श्लोकपारायणं करोति अन्ते कुत्र गच्छति कृत्वा कृत्वा भगवतः पूजां करोमि किल अनन्तरं किमपि शृणोमि अनन्तरं भवान् तत्र एक भगवता सह भवतः पूर्णलयः भवति किल भवान् तदा एव भवान् भक्तिमार्गतः अग्रे गच्छति सयं कर्म कर्म करणीयं तत्र कर्मकार्य कर्मकरणस्य मूलसिद्धान्तः कः तृतीयाध्याये एव वदति मूलं किमस्ति निष्कामकर्म तावदेव कर्म यत्किमपि वदतु भवतः चिन्तने भवतः अन्तरङ्गे भवतः मनसि तद् निष्काम भवेत् निष्काम इत्युक्ते ततः कोऽपि प्रभावः मयि न भवेत् फलं फलं न फलं भवतु न भवतु अथवा किमपि मयि न भवेत् अन्ये चिन्तयन्ति वा न वा इति न इदानीं भवन्तः सर्वे चिन्तयन्ति अहं निष्कामकर्म कुर्वन् अस्मि इति किल अहं कुतश्चिदपि धनं न स्वीकरोमि किन्तु अहं जानामि अहं निष्कामकर्म करोति वा न वा कारणं किं कदाचित् मम प्रसिद्धिमध्ये आग्रहः स्यात् समाप्तं निष्कामकर्म समाप्तं किल तत्र मम इच्छा भवति इति चिन्तयतु ओ किमर्थं शतं जनाः न सन्ति वर्गे समाप्तं मम इच्छा आगता किल शतं जनाः भवन्तु इति मम इच्छा अभवत् अथवा किमपि अहं कियत् पर्यन्तं गन्तुं शक्यते मम पाठनेन सर्वे सन्तुष्टाः भवन्तु इति चिन्तयति चेदपि बलमस्ति तत्र वस्तुतया तत्सर्वं प्रथमस्तरे अस्माकं भवति एव खलु अहं किमपि कार्यं करोमि एतत् सम्यक् करणीयम् इति मम चिन्ता न भवति वा भवति किन्तु भवान् सम्यक् इति कुत्र चिन्तनं करोति तत्र एव किञ्चित् प्राब्लम् अस्ति इदानीं चिन्तयतु अहं सम्यक् पाठनीयमिति चिन्तयामि तदर्थमहं गृहे उपविश्य यत् प्रयत्नं करोमि प्राक्टीस् करोमि पठामि अन्यान्यपुस्तकानि पठामि सर्वं सम्यक् कर्मकरणार्थं किन्तु मम चिन्तनं तत्र सर्वत्र न अहं पाठयामि पाठनानन्तरं दशजनाः वदेयुः सम्यक् अभवत् सत्यम् अस्माकम् अवगमनं तत्र अहं सम्यक् पाठितवान् इति कदा अहं सन्तृप्तिं प्राप्नोमि तदा एव एवं चेत् मम कर्म मम हस्ते नास्ति सत्यम् एतत् वक्तुं बहु सरलं किन्तु यदा तद् प्राक्टिकल् वयं कुर्मः अन्य कापि अपेक्षा नास्ति किन्तु एतस्य कर्मणः अपि प्रयोजनमस्ति नास्ति इति अहं न वदामि एकैक स्टेप् वयम् अग्रे अग्रे गच्छामः स्वाभाविकस्तरे वयं सर्वे इदानीम् अन्य अन्य कार्याणि कुर्मः किमर्थं वयं सर्वेपि जानीमः धनं धनं नास्ति चेत् तत् कार्यं न कुर्मः सत्यम् अभवत् तद् तद् न इदानीम् अहम् एतत् धनं नास्ति चेदपि एतत् कार्यं करोमि एक स्टेप् वयम् अग्रे गतवन्तः मानसिकरीत्या किल किन्तु तत्र पुनः भवतः कर्मणि भवतः समर्पणं कथमस्ति कथं कथं भवान् करोति तदनुसृतं भवान् अग्रे अग्रे गच्छति अत्र आत्मतृप्तः इति यस्य विषये उक्तवान् सः कीदृशः सः पाठनीयम् इति चिन्तयतु सः आगत्य पाठयति कोऽपि अस्ति वा नास्ति वा उत्तमं वदतु अनुत्तमम् इति वदतु अथवा सर्वे सहस्राधिकजनाः उपविश्य शृण्वन्ति वा अथवा कोऽपि एकः नास्ति सः एकाकी भवति वा समानरीत्या भवति तस्य विषये वदन्नस्ति सामान्य अर्थे चिन्तयतु तस्य विषये वदन्नस्ति तस्य इह अस्मिन् लोके तस्य कृतेन अथवा अकृतेन किमपि नास्ति अनन्तरं किं वदति न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः किमस्ति तत्र कश्चन कोऽपि अर्थः कश्चन इत्युक्ते तत्र अर्थः कोऽपि अर्थः नास्ति अस्य अस्य पुरुषस्य सर्वभूतेषु सर्वप्राणिषु ಅರ್ಥವ್ಯಪಾಶ್ರಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂಬಂಧ ನಾಸ್ತಿ ಪಶ್ಯದು ಕಹ ಅರ್ಥ ವದತಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕೇವಲ ಸ್ವೀಕರೋದು ಅರ್ಥ ಇಸ್ಥೆ ಧನದು ಅರ್ಹದ ಗುಣವಾ ಭಿತು ಅರ್ಹದಸ್ತಿ ಪಶ್ಯದು ಕಶ್ಚನ ಅರ್ಥ ಕೋಪಿ लाभः अथवा कोऽपि किमपि नष्टं केवलं लाभः इति न लाभः नष्टं किमपि नास्ति तदा किमपि फलं नास्ति तदा कस्य
आत्मतृप्तस्य आत्मतृप्तस्य अत्र किमपि कर्म करणीयमिति नास्ति तस्य कारणं किम् भगवान् स्पष्टं वदति कर्म करोति चेदपि न करोति चेदपि तस्य को समानमस्ति तस्मात् केचन जनाः महागुरवः एव आध्यात्मिकक्षेत्रे बहु अग्रे गतवन्तः वयं जानीमः किल लोके सन्ति किल तादृशः भारते बहवः सन्ति ते बहु अश्रान्तं परिश्रमं कुर्वन्ति केचन खलु आदिनं परिश्रमं कुर्वन्ति वयं कुर्मः ततोपि अधिकपरिश्रमं कुर्वन्ति केचन भाषणं कुर्वन्ति अटनं कुर्वन्ति भजनं गायन्ति अन्येषाम् उपदेशं यच्छन्ति सन्ति वा न वा तादृश तादृशजनाः सन्ति अन्ये केचन सन्ति हिमालयं गत्वा पश्यतु गुहातः बहिर्नागच्छति किमपि न करोति वयं तादृश केचन जनानां विषये वयं श्रुतवन्तः बाबा इति सर्वं वयं श्रुतवन्तः खलु बाबाजी अस्ति द्विसहस्रवर्षेभ्यः जीवनं कुर्वन् अस्ति इति वदन्ति हिमालयमध्ये दृष्टवन्तः बहवः जनाः सन्ति इति आध्यात्मिकक्षेत्रे एतत् कुर्वन्ति भिन्नभिन्न भवन्तः भिन्नभिन्नपुस्तकानि स्वीकृत्य पश्यन्तु तत्र यं किं मिस्टर् यम् इति एकः अस्ति तद् मध्ये अपि द्रष्टुं शक्यते यूट्यूब् मध्ये अपि सः जन्मना मुसल्मान् अस्ति सः एकं पुस्तकं लिखितवान् अस्ति हिम हिम हिमगिरिमध्ये जीवनमिति हिमालयमध्ये जीवनमिति तत्र एत एतादृश बहूनां विषये वदति सः वदति अहं दृष्टवान् तैः सह सम्भाषणं कृतवान् तस्य अनुभवः तस्मिन् पुस्तके अस्ति भिन्न एकः लोकः किमर्थम् उक्तवान् तादृश वयं केपि लोके जीवनं कृ कुर्मः वयं न जानीमः तादृशजनाः सन्ति इति तादृश ता कुत्रापि कुत्रापि वासं कुर्वन्ति अत्रापि स्युः वयं न जानीमः अहं भारते तु भिन्नभिन्नक्षेत्रे श्रुतवान् तमिळ्नाडुमध्ये अहं वासं कृतवान् अथवा केरलेषु आसम् तत्र वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किन्तु ते अधिकं सम्भाषणं न कुर्वन्ति तेषां किमपि वक्तव्यमित्येव इच्छा नास्ति तादृशाः केचन बहु कार्यं कुर्वन्ति केचन किमपि न कुर्वन्ति तत् किम् इति पृच्छति तदा एव तस्य उत्तरम् उक्तवान् यः करोति तत्रापि कोऽपि भेदः नास्ति न करोति तेनापि कोऽपि भेदः नास्ति तस्य जीवने किन्तु किमर्थं ते कुर्वन्ति किमर्थं कुर्वन्ति इत्युक्ते तेषां पूर्वजन्मकारणं तत् तत्र उपनिषत् मध्ये सर्वम् उत्तम एकम् उदाहरणं वदति किमपि कर्म वयं किञ्चित् समयपर्यन्तं कुर्मः इति चिन्तयतु कर्म कुर्वन्तः स्मः स्थगनं करोति चेदपि किञ्चित् समयं तत् चलति उदाहरणार्थम् एकं सैकल् एव चक्रम् एवम् एतत् करोतु द्विचक्रिकायाः चक्रं रौण्ड् करोतु भवान् भवतः कर्म समापयतु अनन्तरमपि किं भवति तत् किञ्चित् कालपर्यन्तं तद् भवति तदेव ते वस्तुतः जीवन्मुक्ताः किन्तु तदा तस्य पृष्ठतः एक शक्तिः अस्ति किल यः चालनं कृतवान् सैकल् चक्रस्य चालनं कृतवान् तद् स्थगयति स्थगन अनन्तरं तस्य पृष्ठतः एका शक्तिः वयं द्रष्टुं न शक्नुमः तत् यावत् कालपर्यन्तं भवति तावत् कालपर्यन्तं कर्म सः करोति किन्तु न करोति चेदपि किमपि नास्ति तस्य अथवा सः किं करोति तस्मादेव ओ सः ध्यानं न करोति इति वयं तद् दृष्ट्वा तस्य अनुसरणं न कुर्मः अस्माकं कारणं अस्माकं कार्यमेव एतत् श्लोकतः पूर्वपर्यन्तं यद् वदन्तः सन्ति करणीयम् इति वदति इतः अस्माभिः अवगन्तव्यः विषयः कः इदानीं वयं कस्मिन् विषये जानीमः अस्माभिः कार्यं करणीयमेव कार् कर्मत्यागः गीतायां कुत्रापि न उक्तमस्ति अत्र कुत्रचित् कर्म न करोतु इति वदति कस्य विषये इति चिन्तनीयं तदर्थमहम् उक्तवान् कस्य विषये एतत् श्लोकं स्वीकृत्य कोऽपि वदति भगवद्गीतायां कर्म एव न करोतु इति उक्तमस्ति एवं पुस्तकानि लिखितवन्तः तस्मात् अहम् उदाहरणार्थम् उक्तवान् एतत् एतादृशद्युत्राणि श्लोकानि स्वीकृत्य भगवद्गीतायां कर्म एव न करणीयं कर्म न एतत् मूढत्वस्य अथवा अलसतायाः शास्त्रमस्ति इति पुस्तकानि प्रकाशितवन्तः तस्य कारणम् एतदेव पश्यतु एतत् सर्वं बहु यत्र कुत्रापि भगवान् तद् स्पष्टं वदति अपि कस्य विषये केन कर्म न करणीयं कस्मिन् स्टेज् मध्ये तद् वदति तत् किमपि अवगमनं विना अस्माभिः तद् दृष्ट्वा तस्य पृष्ठतः न गन्तव्यं पश्यतु नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः कथमागच्छति अन्वयः इह प्रथमम् इह इत्युक्ते अस्मिन् लोके तस्य कस्य आत्मतृप्तः यः अस्ति तस्य कृतेन इत्युक्ते कृतेन कर्मणा इत्यर्थः कृतेन अथवा अकृतेन इत्युक्ते अकृतेन कर्मणा യത് കൃതം അഥവാ അകൃതം അകൃതേന കശ്ചന അർത്ഥ നാസ്തി തസ്യ പ്ര അന്വയഃ അഭവത് പ്രഥമ പഞ്ചത്തെ അന്വയഃ ഇഹ തസ്യ കൃതേന
കർമ്മണ ഇതി അത്ര വക്തവ്യം വക്തുമപി ശക്യത സത്യം കൃതേന അഥവാ അകൃതേന കശ്ചന അർത്ഥ നാസ്തി പുനഃ എകവാരം इह तस्य कृतेन अकृतेन कश्चन अर्थः नास्ति इदानीम् अन्वयः प्राप्तः तस्य तस्य अर्थः कः अस्मिन् लोके सामान्य अर्थं वदतु स्वस्य भाषायाम् अस्मिन् लोके यः आत्मतृप्तः अस्ति तस्य कृतेन वा अथवा अकृतेन वा इत्युक्ते कृतेन कर्मणा वा अकृतेन वा तस्य कोऽपि विषयः नास्ति कोऽपि अर्थः तत्र नास्ति तस्य फलं किमपि नास्ति द्वितीयपङ्क्ति कथं भवति अस्य च अस्य इत्युक्ते कस्य आत्मतृप्तस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः नास्ति सर्वभूतेषु इत्युक्ते कः अर्थः लोके विद्यमानसर्ववस्तुषु इत्यर्थः तत्र एके एकं पृथक् पृथक् इति न सर्वत्र सर्वभूतेषु भूतम् इत्युक्ते कः अर्थः यत् अभवत् तद् यत् सृष्टं तद् भूतम् अवगच्छति यद् न भवत् तद् न भविष्यति एव किल यत्किमपि सृष्टं यत्किमपि अभवत् तस्य भूतं तद् सर्वभूतेषु तस्य किं न भवति कश्चित् अर्थः कोऽपि अर्थः न भवति कः अपि अर्थः कः चित् कश्चित् कश्चित् अपि अर्थः न भवति इत्यर्थः तस्य व्याकरण अन्वयः भवति किल सम्पूर्णतया इह तस्य कृतेन अकृतेन कश्चन अर्थः नास्ति अस्य च सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः नास्ति अर्थव्यपाश्रयः नास्ति अस्ति इति नास्ति नास्ति इदानीं पश्यतु व्याकरणदृष्ट्या नैव इति कथमागच्छति सन्धि भवति किल वृद्धिसन्धि नैव इति अस्ति न इति अस्ति अन्तिमाक्षरम् एव अन्तिमाक्षरं नैव प्रथमाक्षरम् ए किं किम् अस्ति आ अधिकम् ए आ अधिकम् ए किम् आगच्छति ऐ सन्धिपठनसमये पठामः किन्तु आ ए ऐ तस्मादेव किम् आगच्छति नैव न एव केवल अक्षरमेव पश्यतु न इति सर्वं न चिन्तयतु आ एव अस्ति किल न आ अनन्तरं ए अ प्लस् ए किं भवति ऐ तदा किं सन्धि अस्ति वृद्धि इति वदति कथं वृद्धि इति भवति इत्युक्ते व्याकरणे सूत्रं लिखितमस्ति एतस्य नाम वृद्धि एतानि अक्षराणि भवन्ति चेत् वृद्धि एतानि अक्षराणि भवन्ति चेत् गुणः तस्मात् गुणसन्धि इति वदति कुत्रचित् वृद्धिसन्धि इति वदति पत् नाम तत्र भवतु अग्रे वयं पश्यामः वृद्धि वृद्धिसन्धि किम् इति कदाचित् पश्यामः कृतेन अर्थः कृतेन अर्थः कृतेनार्थः इति अस्ति कथं पदच्छेदं करोतु कृतेन अर्थः किं किम् अक्षरं कृतेन अर्थः अ अ अधिकम् आ किम् आगच्छति आ इति आगच्छति तस्य नाम सवर्णदीर्घसन्धि अ अधिकम् आ आ इ अधिकम् इ इ उ अधिकम् उ उ एवम् आगच्छति तस्य सवर्णः वर्णद्वयं तद् दीर्घं भवति सवर्णदीर्घसन्धि इति तस्य एकं नाम भवतु अनन्तरम् अकृतेन इह
अकृतेन सर्वविध सन्धि अत्र अस्ति अकृतेन अकृत अकृतेन आ इह इ आ अधिकम् इ आ अधिकम् आ चेत् सवर्णदीर्घसन्धिः भवति स्म आ अधिकम् ए भवति चेत् वृद्धिसन्धिः भवति स्म आ अधिकम् इ आ अधिकम् ए नास्ति आ अधिकम् आ नास्ति आ अधिकम् इ चेत् गुणम् आगच्छति किं भवति ए इति आगच्छति तत्र किम् अकृते ए आगच्छति अ अधिकम् इ ए रमा ईशः
रमेशः तदेव अत्र आगच्छति पश्यतु अनन्तरं चास्य
सवर्णदीर्घसन्धि च अ अस्य अ अ सवर्णदीर्घसन्धि अस्ति कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तद् जस्तु सन्धि अस्ति इत्युक्ते स्वरं न तत्र किल कश्चित् तु व्यञ्जनसन्धि मध्ये अस्ति तद् ततोपि अग्रे पठामः सवर्णदीर्घसन्धि पठिते किन्तु पश्यतु तत्र कश्चित् अर्थ कस् जस्तु सन्धि आगच्छति तेन किं भव आगच्छति कस् तकारं दकारः भवति कश्चिदर्थ इति आगच्छति कश्चित् अर्थः कश्चिदर्थः इति आगच्छति अकृतेन इति समासः सन्धि नास्ति तत्र अकृतम् इत्युक्ते कः अर्थः कृतम् इत्युक्ते कः अर्थः यत् सर्वं स्वयमेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः कृतं यः कृतं तदेव अकृतम् इत्युक्ते न कृतं तदा किं भवति सर्वदापि न इति विपरीतार्थे आगच्छति तत्र एकस एव समासः आगच्छति नञ् समासः नञ् इति वदति
नास्ति यु नास्ति नञ् ज्ञा अस्ति तत्र जाभि नास्ति नै भिन्नमस्ति नञ् समासः इति वदति तस्य अकृतेन न कृतं तेन नञ् समासः बहुत्र आगच्छति तत् आ इति आगच्छति विपरीतार्थः आगच्छति तादृशस्थाने तादृशं सर्वम् अर्थव्यपाश्रयः प्रथमम् अर्थं चिन्तयतु तदा अवगच्छति अर्थव्यपाश्रयः किमर्थं व्यपाश्रयः अर्थाय अर्थ अर्थचिन्तनं करणीयं तदेव समासं वक्तुं शक्यते चतुर्थी भवति तत्र अर्थाय इति किल तत्पुरुषसमासः चतुर्थी तत्पुरुषसमासः इति कथम् अवगन्तव्यं समासपठनं करणीयं समासे कथं भवति पदं तद् पदं भवति किल इदानीं तदा पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति भवति यत्र कुत्रापि पूर्वपदम् उत्तरपदं पूर्वपदस्य प्राधान्यं चेत् एकसमासः इदानीं नीलमेघः तत् कारणं किम् विशेषणं नील इति मेघः इति अस्ति तस्य पदस्य प्राधान्यं तत्र हाँ। हाँ।
उत्तरमेघपदस्य प्राधान्यं हाँ। तस्मात् एकः समासः पूर्वपदस्य सामान्यम् एकः समासः उत्तरपदस्य अन्यसमासः हम्म। द्वयमपि समानं चेत् एकसमासः द्वयमपि नास्ति अन्यत्र प्राधान्यं भवति चेत् अन्यसमासः बहुव्री तावदेव तस्मिन् विषये कथम् एकम् आगच्छति कारणं भेदाः सन्ति हम्म। कर्मधारये पुनः कथम् एतत् कर्मधारये इति पुनः विभक्ति अनुसृतं सर्वम् आगच्छति तद् वयम् अग्रे पश्यामः एक लघुविवरणं तावदेव समासः इत्युक्ते तावदेव एकं पदं स्वीकृत्य पदद्वयं करोतु समस्तपदं समस्तपदे पदद्वयं भवति खलु तत्र प्रथमपदस्य प्राधान्यं चेत् एकसमासः द्वितीयपदस्य प्राधान्यं चेत् अन्यसमासः अथवा द्वयोः अपि प्राधान्यं भवति चेत् अन्यसमासः द्वयोः अपि प्राधान्यं नास्ति अन्यस्य प्राधान्यं चेत् एकः इदानीं द्वयोः अपि प्राधान्यं कथं भवति सर्वदा क्रियापदं स्थापयित्वा द्रष्टव्यं समयः अभवत् क्रियापदं स्थापयित्वा द्रष्टव्यं रामकृष्णः गच्छति कथं पदं करोतु रामः कृष्णः रामकृष्णः किल एकस्य नाम न उक्तवान् राम रामकृष्णः द्वौ किल रामकृष्णौ गच्छतः इति स्वीकरोतु रामकृष्णौ गच्छतः गच्छतः इति स्वीकृतवान् रामः गच्छति कृष्णः गच्छति कस्य पदस्य प्राधान्यं द्वयोः अपि प्राधान्यं तदा द्वन्द्वसमासः वेणुधारी आगच्छति वेणु इत्युक्ते
यः वेणुं धृतवान् वेणु इत्युक्ते फ्लूट् यः फ्लूट् धृतवान् सः आगच्छति इत्यर्थः वेणुधारी इत्येव अहम् उक्तवान् वेणु प्राधान्यं वा धारी प्राधान्यं वा अहं वेणुधारी आगच्छति इति वदामि चेत् वेणु आगच्छति वा धारी आगच्छति वा
न द्वयमपि न कृष्णः आगच्छति किल इतोपि अन्यत् सरलं पीता पीताम्बरः आगच्छ गच्छति पीताम्बरं पीतं गच्छति वा अम्बरं गच्छति वा पीतमपि न गच्छति अम्बरमपि न गच्छति अन्य कोऽपि एकः कृष्णः गच्छति इत्यर्थः किल तद् समा तस्य नाम बहुरिः एवं भिन्नभिन्नसमासः अनन्तरं समासः अन्य कस्य पदस्य अस्ति सर्वभूतेषु सर्वाणि च भूतानि भूतानि च तेषु कर्मधारे समासः तद् अस्माभिः इतोपि पठनीयं कर्मधारे समासविषये अर्थव्यपाश्रयः अर्थाय व्यपाश्रयः अर्थव्यपाश्रयः वयं किम् अर्थं दृष्टवन्तः तत्र अर्थव्यपाश्रयः इति पदस्य अर्थेन सह तस्य व्यपाश्रयः इति केवलं स्वीकरोति प्रयोजनसम्बन्धः प्रयोजन प्रयोजनसम्बन्धः इत्यर्थः अर्थस्य कोऽपि प्रयोजनं नास्ति इति उपयोगसम् उपयोगः नास्ति इति तस्य उपयोगसम्बन्धः इत्यर्थः व्यपाश्रयः चेत् भवतु कृतेन इत्युक्ते कृ इति प्र अनन्तरं क्तप् प्रत्ययः जानाति किल क्तप् प्रत्ययं तावदेव इदानीं समाप्तं वयम् एकवारं श्लोकमुक्त्वा समापयामः नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्व सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कश्चिदर्थव्यपाश्रयः समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति शुभरात्रिः पुनर्मिलामः